ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتە ئاتمىش ئىككىنچى يىللىرى ئارىسىدا تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇش جەريانىدا شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ قەھرىمانى غېنى باتۇر ۋە باشقىلارنى كۆرگەنلىكىنى ئاڭلاتتى شۇنىڭدەك بۇ جەرياندا ئالغان تەسىراتلىرى ھەققىدە توختالدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم سىزدىن بىر سورايدىغان سوئالىم بار سىز بىر مىڭ توققۇز يۈز مۇشۇ ئەللىك يەتتىدىن ئاتمىش ئىككىگىچە بولغان ئارىلىقتا تاشكەنت ئورتا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇدىڭىز ئەمدى شۇ ۋاقىتلار دەل مۇشۇ ئەللىك بەشىنچى يىلدىن ئاتمىش ئىككىنچى يىلغىچە بولغان ۋاقىتلار ئۇيغۇر ئېلىدىن بۇ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى بۇ ئۆزبېكىستان شۇنىڭدەك بۇ قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا قازاقىستاننىڭكى ئالمۇتا ۋە ئۇنىڭ ئەتراپتىكى شەھەرلەر يېزا قىشلاقلارغا كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلار كۆچۈپ چىقىپ يەرلەشكەن ئىدى شۇلارنىڭ ئىچىدە ناھايىتى كۆپ ساندا مەشھۇر بىزنىڭ ئۇيغۇر سىياسىي ئەربابلىرىمىز ئەدەبىيات نامايەندىلىرىمىز، سەنئەت نامايەندىلىرىمىز ۋە باشقا نۇرغۇن ئەربابلار بار ئىدى. ئە، سىز شۇ كىشىلەرنى تاشكەنتتە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىڭىزدا كۆردىڭىزمۇ؟ شۇنداق كىشىلەر بىلەن ئۇچراشتىڭىزمۇ؟
كۆپ رەھمەت. بىز ئوقۇۋاتقان شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا ۋەتىنىمىزدىن نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي سىياسىتىنىڭكى ھەر تۈرلۈك زۇلۇملىرىنى كۆرۈشكە باشلىدى. شۇ سەۋەبتىن خىتاي ھۆكۈمىتىدىن نارازى بولغان ئۇيغۇرلار كۆپرەك ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىشقا باشلىدى. شۇلارنىڭ ئىچىدە مەن بىزنىڭ مىللىي قەھرىمانىمىز غېنى باتۇرنى كۆرگەنلىكىم ئېسىمدە. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللارنىڭ بېشىدا تاشكەنتتىكى كومسومول مەيدانىدا غېنى باتۇرنى بىر قىسىم دوستلىرىمىز بىلەن كۆرگەن ئىدۇق.
سىزنىڭ نەزىرىڭىزدىكى شۇ ۋاقىتتا سىز كۆرگەن غېنى باتۇر قانداق بىر ئوبرازدىكى ئادەم ئىدى؟
غېنى باتۇر شۇ ۋاقىتتا خېلى ياشىنىپ قالغان، لېكىن شۇنداق بولۇشىغا قارىماي بوي بەستى ناھايىتى كېلىشكەن، چىرايلىق، گەۋدىلىك كېلىشكەن ئادەم ئىدى. ئۆزى سۇكنودىن قىلىنغان كاستيۇم كىيگەن ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش گەلىپى شىم ئۆتۈك كىيگەن ئاساستا بېشىدا تۇمىقى بار شۇ چاغدا بىز غېنى باتۇرنى شۇنداق كۆرگەن ئىدۇق.
ئەمدى بۇ سىز تاشكەنتتە كۆرگەن بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى كۆپىنچىسىنىڭكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان مىللىي ئارمىيىنىڭ جەڭچى ئوفىتسېرلىرى كاماندىرلىرى شۇنىڭدەك بەزى سىياسىي مەمۇرىي ئەربابلار ۋە قاتار ۋە باشقىلار ئىكەنلىكى مەلۇم ھەتتا جۇمھۇرىيەت رەئىسى ئەلىخان تۆرە مۇشۇ تاشكەنتتە ياشىغان شۇ ۋاقىتلاردا سىز ئەنە شۇنداق شەخسلەردىن قانداق ئادەملەرنى كۆردىڭىز

شۇ تاشكەنتكە ئوتتۇرا ئاسىياغا چىققان ئۇيغۇرلار بىزنى يوقلاپ كېلىدىغان ھەم بىز بىلەن كۆرۈشىدىغان بۇلارنىڭ ئىچىدە مېنىڭ ئېسىمدە كۆپرەك تۇرغىنى ئاسىم باقى دېگەن قىرىق تۆتىنچى يىللاردىكى غۇلجىدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ كاپىتانى ئاسىم باقى تولا كېلەتتى ئاسىم باقى شۇ ۋاقىتلاردا تاشكەنتكە يېڭى چىققان بولۇپ بىر مەزگىل ئىشسىز قېلىپ خوتۇنىدىن لەغمەن ئېتىشنى ئۆگىنىپ تاشكەنتنىڭ ئاشۇ چارسۇ دېگەن بازارلىرىدا لەغمەن پىشۇرۇپ لەغمەن ساتقان ۋاقىتلار بولغان كېيىنكى ۋاقتىدا بۇ ئادەم تاشكەنتتىكى ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭكى تارىخ ئەدەبىيات بۆلۈمىگە خىزمەتكە كىرىپ چوڭ خادىم بولۇپ ئىشلىدى ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار دېگەن بىر بروشۇرىسى شۇ دەۋرلەردە چىققان

ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى، بۇ جەريانلاردىكى يېڭىلىقلار بۇ نەرسىلەرنى سېغىنىپ ئەسلەيدىغان. بۇلارنىڭ سۆزلىرىنىڭ تەسىرى بىزگە نىسبەتەن ناھايىتى چوڭ بولاتتى. بىز بۇ ئادەملەرنىڭكى ئېيتقان سۆزلىرىدىن ئاغزىدىن قىرىق تۆتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلغىچە تۆت بەش يىل غۇلجىدا ھۆكۈم سۈرگەن ئىككىنچى قېتىملىق جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ تىرىك شاھىتلىرىدىن، ئۇلارنىڭ ئاغزىدىن بىز شۇ ۋاقىتتىكى ئىنقىلابلاردىكى ئەھۋاللار، ئۇلۇغ داھىيىمىز ئەخمەتجان قاسىمىنىڭكى سۆز ھەرىكەتلىرى، بولغان ئۇرۇشلار، مۇشۇلار ھەققىدە كۆپلىگەن نەرسىلەرنى ئاڭلاپ ئۆگەنگەن ئىدۇق.
ئەللىكىنچى يىللار ۋە ئاتمىشىنچى يىللاردىكى سىز ياشىغان ئۈرۈمچىنىڭ ئومۇمىي تەرەققىيات قىياپىتى بىلەن شۇ ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بۇ ئوتتۇرا ئازىيا رايونىدىكى ئەڭ چوڭ شەھىرى بولغان تاشكەنت شەھىرىنى ئۆز كۆزىڭىز بىلەن تەڭ كۆردىڭىز، ئىككى شەھەردە تەڭ ياشىدىڭىز. شۇ ۋاقىتتىكى بۇ ئىككى جايدىكى، ئىككى رايوندىكى مەدەنىيەت، ئومۇمەن شەھەر قۇرۇلۇش، تەرەققىيات ۋە باشقا جەھەتلەردە قانداق پەرقلەر، قانداق بىر ئوخشاشلىقلار بار ئىدى؟ قانداق سېلىشتۇرۇش ھېسسىياتىدا بولدۇڭلار شۇ ۋاقىتلاردا سىلەر؟ ئۇ چاغدىكى ئەھۋاللارنى ئېيتقاندا ئەلۋەتتە ياۋروپا تەسىرى بىلەن تەرەققىي تاپقان سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاينىڭ ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى شەرقىي تۈركىستانغا قارىغان چاغدا خېلى تەرەققىي قىلغان ئەھۋاللار بار ئىدى قۇرۇلۇش جەھەتتىن زاۋۇت فابرىكىلار تەرەپتىن ئېيتقان چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقى خىتايدىن ناھايىتى زور دەرىجىدە پەرقلىنىپ تۇراتتى بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ئوقۇش سىستېمىسى مائارىپ مەدەنىيەت ۋە باشقا جەھەتلەردە ئالاھىدە ئىلغارلىقى، بىز تاشكەنتكە ئوقۇشقا چىققاندىن كېيىنلا ئۇ يەردە شۇ نەرسىنى پەرق قىلغانىدۇق. بۇ مەدەنىيەت، مائارىپ ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشلەپچىقىرىش جەھەتتىكى، شەھەر قۇرۇلۇشى جەھەتتىكى تەرەققىياتلار بىزگە نىسبەتەن ناھايىتى چوڭ يېڭىلىق، چوڭ تەسىراتلارنى بەرگەن. ئۇ چاغدىكى ئۈرۈمچىنىڭ تەرەققىياتىمۇ چاغلىق، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تاشكەنتلەر ئۇ چاغدا ناھايىتى گۈزەل، كۆركەم، زاۋۇت، فابرىكىلار كۆپ قۇرۇلغان، كىشىلەر بىزنىڭ ئادەملەرگە نىسبەتەن ئېيتقان چاغدا مەدەنىي، مائارىپلاشقان، ئۇلارنىڭكى ھەددى ھەرىكەتلىرى بولسۇن، باشقا مەسىلىلەردە بولسۇن بىر ئىلغارلىق جەمئىيەت. ئەتىكى بىر تەرەققىياتنى ئالايىتەن كۆرگىلى بولاتتى ئەمدى ئۈرۈمچى مۇنداق ئېيتقان چاغدا بىزگە يېقىنلىقى ئۆزىمىزنىڭ ئانا يۇرتى ۋەتىنىمىز بولۇش تەرىپى بىلەن ئۇنىڭدىن قىممەتلىكرەك ئۇنىڭدىن ئەزىزراق نەرسە يوق ئەلۋەتتە لېكىن شۇ چاغدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەرەققىياتى بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تاشكەنت شەھىرىنىڭ تەرەققىياتى ناھايىتى چوڭ تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن دەۋرلەركەن. ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ستالىن دىكتاتور ئۆلگەندىن كېيىنكى خرۇشچوف دەۋرىگە كەلگەن ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۆزگىرىشلەر ناھايىتى چوڭ بولدى. بىز مۇشۇنداق بىر شارائىتتا بىر ئېزىلگەن مىللەتنىڭ ۋەكىللىرى ھېسابىدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا چىقىپ بىرىنچى نۆۋەتتە ئالايىتەن چوڭ تەسىرلەرگە ئىگە بولغان ئىدۇق.
شۇ ۋاقتىدا نېمە بولۇپ بۇ ئەللىكىنچى يىللاردا بۇنداق كەڭ كۆلەمدە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەر قايسى ئالىي مەكتەپلىرىگە ئوقۇشقا ئەۋەتتى شۇلارنىڭ ئالىي مەلۇماتلىق بولۇشىغا بىر شارائىت يارىتىپ بەردى بۇنىڭدىكى ئاساسىي سەۋەب ئامىل نېمە سىز بۇنى قانداق قارايسىز

مۇشۇ دەۋرلەردە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا يېڭىدىن ئىستىلا قىلىپ بېسىپ كىرىشى ھەم ئۆزىنىڭكى ئەمەلىي كۈچلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يېتەرلىك بولمىغانلىقى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ماددىي مەنىۋى ياردەملىرىگە موھتاج بولغانلىقى ئۈچۈن بىر مەزگىل ھىيلىگەر خىتاي كوممۇنىستلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دېگەنلىرىگە، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كۆرسەتمىلىرى بويىچە ئىش ئېلىپ بېرىشقا مەجبۇر بولدى. شۇنىڭغا ئاساسەن، ئەللىك ئالتىنچى يىلغا كەلگەن چاغدا، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ مەدەنىيەت ئالىي مەكتەپ ئورۇنلىرى ھەم ئاتالمىش شىنجاڭ ئالىي مەكتەپ ئورۇنلىرىنىڭكى ئۆزئارا كېلىشىشى بىلەن ئۈچ يۈز ئوقۇغۇچىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىرىش كېلىشىمىگە ئىمزا قويغانىكەن. بۇ ۋاقتىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇنچە كۆپ ئوقۇغۇچىلارنى ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىرىپ ئوقۇشقا مەجبۇر بولۇشىنىڭكى سەۋەبىمۇ شۇ. ئەگەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭكى مەقسىتى، پىلانى بويىچە ئېيتقان چاغدا ئۇنچىلىك ئوقۇغۇچىلارنى چىقىرىپ، ئۇلارنى سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئوقۇتۇپ، شۇ دەۋرنىڭ ئىلغار كۆز قاراشلىرى بىلەن تەربىيەلىنىشكە ھېچقاچان ئۆزى رازى بولمىغان ئىدى. شۇ چاغدىكى ئەمەلىي ئەھۋاللار خىتاي ھۆكۈمىتىنى مەجبۇر قىلىپ، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا يۈزلەپ ئوقۇشىغا رۇخسەت قىلىشقا مەجبۇر بولغان ئىدى.
ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.